ٽين ڪمانڊمينٽس ۾ جنهن کي چئجي ڏهه ڪلمات، ڏهه ڪلما آهن، الله تعاليٰ جا احڪامات آهن، امر بالمعروف نهي عن المنڪر ته هي نمونا هي ڳالهه ڪيو، هي ڳالهه ڪيو، هي ڳالهه ڪيو، هي ڳالهيون نه ڪيو، هي ڳالهيون ڪيو، هي ڳالهه ڪيو جيڪي احڪامات آهن ۽ تورات ۾ به اهي حڪم آهن ۽ هي سورت جيڪا بني اسرائيل آهي سورت ڪهف ان جو واسطو تورات جي سورتن سان آهي تورات جي مضمونن سان آهي سڄي معنيٰ ان منجهه آهي اها اسان ڳالهه ڪيون پيا الحمدلله هن کان اڳ ۾ جڏهن ڪيوسون ته پنهنجو ٻارن کي پنهنجي قتل نه ڪريو ۽ پنهنجو زنا جي ويجهو نه وڃو فرمائي ان کان پوء فرمائي ته قتل ٻيو جيڪو ماڻهو هڪ ٻئي کي ٿا ڪن اولاد جي ڳالهه کان الڳ ڪري

وڌيڪ هڪڙو قتل ٿيو آهي ته ان جي بدران پندرهن ويهه چاليهه سؤ ماڻهو قتل نه ڪري وجهي ٻين جا مطلب ته اوترو ئي جيترو قتل مطلب پوء پر پوء قصاص آهي جنهن جو ذڪر سورت بقره ۾ آهي ته ڀئي جيڪڏهن معاف ڪري ڇڏي هي ڪري ڇڏي هو ڪري ڇڏي سڀئي ڳالهيون هي آهن پر پوء هتي ڄڻ ايترو ئي آهي ان کان پوء هاڻ فرمائي ٿو ته جيڪو ولا تقربوا مال اليتيم يتيم جي مال کي ويجهو نه وڃو يتيم جو مال ڪيئن آهي جو وڏو جيڪو هو ان جو پيء هو ٻار رهجي ويو پوء هتي هڪڙو ٻار يا ننڍا ٻار زال ان جي اهي رهجي ويا هو جيڪو هن جو چاچو آهي يا مامو آهي جو هن جو گهر وارو جيڪو ٻيو ڪو وڏو جيڪو آهي بس اهو مال جيڪو آهي ان تي قبضو ڪري ويهي رهيو بابا ٺيڪ آهي بس آئون سنڀاليان ٿو پاڻهي ئي پر پوء سنڀال ان جو مال جيڪو آهي سو پنهنجي چي ماما ماما ڪنهن جو ڍڳو کڻي وڃان چي بابا جهڙو تنهنجو تهڙو منهنجو جو پاڻي ڪنهن جي ڪهڙي ڍڳي کي پياريان چي جهڙو تنهنجو تهڙو منهنجو پنهنجو منهنجي کي ئي کڻي وڃ چي ماما ڪهڙو ڍڳو ڪاهي وڃان پنهنجي هرن ڪاهڻ جي لاء ته چين بابا جهڙو تنهنجو تهڙو منهنجو تنهنجو ئي ڪري ڪاهي وڃ پر پاڻي پيارڻ جي لاء منهنجو ڪاهي وڃ پر هر ڪاهڻ جي لاء تنهنجو ڪاهي وڃ پوء اهو مطلب ته پوء وڏو ماڻهو وري پوء اهڙو حڪم ڪري ٿو اهڙي قسم جو سنڌ ۾ ويچارن اهي ڳالهيون ڪري ڇڏيون آهن عقل جون فهم جون ته درڪ جون ته ماڻهو اهڙو لالچي آهي اهڙو پنهنجو خود غرض آهي جو پنهنجي ايترو فرق رکي ٿو ته پاڻي جڏهن پيارڻ جو وقت هجي هڪڙي کي ڍڳي کي پاڻي پياربو ته پوء منهنجو ڍڳو ڪاهي وڃ پر جيڪڏهن هر ڪاهڻ جو آهي هڪڙي ڍڳي جي ضرورت آهي ته پوء تنهنجو جيڪو ڍڳو آهي اهو ئي ڪاهي وڃ پوء اهڙو نمونو اسين ڪنا ڪيون ٿا پوء انسان آهي ويچارو اهڙي قسم جو پوء الله تعاليٰ ان ۾ ڄڻ حڪم ڪيو آهي ته پنهنجي مال يتيم جي ٻار کي توهان جو آهي ڀاڻيجو آهي ڪي ڀائيٽيو آهي ڪي مائٽ آهي مٽ آهي ننڍو آهي زال آهي ان جي پنهنجو جيڪو گذاري ويو آهي ان جي ته هاڻي هو يتيم ٿيو ويچارو پيء گذاري ويو يتيم پنهنجو ماء گذاري وئي ته ٻنهي پاسن کان يتيم ٿي هليو پر اسان وٽ وڏو منهنجو دوست هو چي نه آئون يتيم آهيان تون مون کي ڇڙٻندو ڏي هو مون کان پندرهن سال وڏو الاء مطلب ته ايتري عمر جو سٺ ستر سال جو مون کي چئي مون کي آئون يتيم آهيان تنهن ڪري مون کي ڇڙٻو ڏي پوء اهڙي قسم جا يتيم انهي معنيٰ ۾ هتي ته جيڪو ويچارو هيڻو آهي ها هو ڪجهه ڪري نٿو سگهي هاڻي ڇا ڪري هي به طاقت وارو آهي اهو به يتيم آهي ته اسان جيڪي به هيڻا آهيون ڏاڍن جي آڏو اهي سڀ يتيم آهيون چيو اسان جو ڪو مددگار ڪونهي منصور ڪونهي اسان جو مدد ڪرڻ وارو اسان کي ڪو آهي ڪونهي ان جي معنيٰ منصور ان کان اڳ ۾ لفظ اچي ويو الحمد لله پوء هاڻي چئي ٿو ته اهو ويجهو نه وڃو پوء ٻين هنڌ احڪامات آهن وڌيڪ يتيم جي مال جا ته هيئن ڪريو ان کي عقل اچي ان کان پوء ان جو سڀ مال پنهنجي مال ۾ نه مڪس ڪريو ان جو مال الڳ رکو وڃو ان کي کارايو پياريو هي ڪريو هو ڪريو جيڪڏهن توهان سڀ کارايو پر توهان کي غربت آهي ته پوء توهان اهڙي نموني سان فضيلت سان ان جي مال منجهان ايترو کايو جو هن کي کارائي سگهو يا ڪيئن جيئن به پوء اهي ڳالهيون وري پوء سورت بقر ۾ به آهن سورت نساء ۾ به آهن اهي قسم جون ڳالهيون تمام تفصيل سان هتي هي سورت جيڪا آهي بني اسرائيل هي مڪي جي سورت آهي اڃا يتيم ٿيا ڪونه هئا مطلب ته ان زماني ۾ جي يتيمن جو جيڪو وڏو مسئلو ٿيو احد جي جنگ کان پوء جو ستر ماڻهو گذاري ويا وڏا ته ان منجهه پوء وڏا وڏا ماڻهو هئا ته هنن جا ٻار، هنن جون زالون رهجي ويون. هاڻ انهن جي زالن کي ڇا ڪجي، ڪيئن پرڻائجي، هنن کي ڇو جو ڪير سنڀاليندو. اڳئين زماني ۾ ته مرد هوندو هو جنهن جي گهر ۾ نه ته عورت هوندي، نوجوان هوندي اڃا مطلب ته ته پوء ماڻهو سڀ ڪو اک وجهندو هو ته ڀئي يا ته مون کي ملي يا ته هيئن ڪريان هونئن ڪريان ته پوء انهن کي شادي ڪير ڪندو ۽ ڪير سنڀاليندو هنن جا ٻارڙا اهو مسئلو احد جي جنگ کانپوء جڏهن ستر نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جا اصحاب سڳورا جنگ ۾ شهيد ٿيا تنهن کان پوء مطلب وڏو مسئلو هڪڙي پيماني تي هڪڙو اهو مسئلو پيدا ٿيو ته هاڻي هتي ڄڻ هي مڪي جي ڳالهه آهي ته ان منجهه به ڄڻ اتي ظاهر يتيم هوندا ته پوء اتي اوفوا پنهنجو لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن سهڻي نموني جو جيڪو نمونو آهي اهو انهي مطابق ان جي مال ۾ مطلب استعمال ڪجي ان کي بارڪ ڪجي ان جي لاء ۽ سنڀالي رکجي ان جو ضايع نه ٿيڻ ڏجي ۽ پاڻ نه ڦٻائجي مطلب ته هيڏانهن هوڏانهن نه ڪري ڇڏجي ته اهي ڳالهيون آهن پيون ٻيون وري سورت نساء ۾ اينديون سورت بقر ۾ اينديون ته اهي ڳالهيون ان پاسي به آهن وڌيڪ هاڻي چي ٿو حتيٰ يبلغ اشده جيستائين هو وڏو ٿي وڃي هليو پنهنجو سنڀال سوچڻ سمجهڻ وارو عقل وارو ٿي وڃي هليو پر الله تعالٰي انهي ڪري فرمائي ٿو ته جڏهن هو وڏا ٿين ته پنهنجو حتٰي يبلغ اشده جيستائين وڏا ٿين تيستائين ان جو سنڀاليو سهڻي نموني سان پوء ان جي حوالي ڪريو جڏهن عقل ان جي وڏي ڳالهه ته ان کي آزمايو ته ڀئي هاڻي هي عقل فهم وارو آهي پوء هن جي حوالي ان جي پراپرٽي ڪري ڇڏيو جان ڇٽي بس ختم ڳالهه. حتٰي يبلغ اشده، پورو بالغ ٿي وڃي هليو، پورو بلوغت کان پوء هن کي چوندو آهي بابا هاڻ تون پنهنجو مال سنڀال سنڀال ۽ پوء هن جو گارجين ڪونه ٿيندو آهي اسان وٽ کٽل کاتي ۾ هن ۾ ۾ پوء اهو گارجين رکندا هئا پوء اهي سنڀاليندا هئا اهڙي نموني سان اوفو بالعهد ۽ هن ۾ اها به ڳالهه ته پنهنجو وعدو پورو ڪريو. هاڻ اهو به هڪڙو ڪمانڊمينٽ جنهن سان ڪو وعدو ڪيو اٿو ته هي مون کي ڏيڻو آهي، مون کي وٺڻو آهي، هي ڳالهه هيئن ڪرڻي آهي ته اهو پنهنجو پورو ڪريو اوفو بالعقود سورت مائده شروع انهي حڪم کان ٿي ٿئي پر ٻين هنڌ به پنهنجي وعدن جي وفا وفائي ڪريو پوء وعدا هر قسم جا جيڪي به آهن دنيا ۾ ڪجن ٿا ماڻهو ٻين سان پيڪٽ ٿو ڪري ٻين سان ڏيتي ليتي ٿو ڪري سودا سوداگري ٿو ڪري يا ڏيڻ وٺڻ جو ٻيو جيڪي ڳالهيون ٿيون ٿين ان ۾ هڪڙو واعدو ڪري ڇڏيو اٿو اهو پورو ڪريو اوفو بالعهد ٻنهي لفظن منجهه ان العهد ڪان مسئولا الله تعالي پنهنجي توهان جي ڪيل واعدي جي متعلق توهان کان پڇا ٿيندي ته مطلب ته تو هي واعدو ڪيو هو پوء هاڻي اهو ٿيو ڇو پورو ڪونه ڪيو پوء ڇا ٿيو؟ ڪيئن ٿيو؟ پوء اها ڳالهه جيڪا الله تعاليٰ پڇندو پوء توهان وٽ ڪو جواب هوندو ته واه واه نه ته پوء پادر پسيا پيا آهن پوء الله تعاليٰ پناهه ۾ رکي اسان سڀني کي واعدا ٽوڙيندا بابا فلاڻي هنڌ ملجان پوء اتي اسين پهتل هئون پوء وري ٻئي ڏينهن ياد ڪيو اري يار مون کان ته وسري وئي ڳالهه ته هيئن ٿيو هونئن ٿيو پوء اهي سڀئي واعدا ننڍا وڏا هي جيڪي آهن انهن جي پڇا ٿيندي ان العهد ڪان مسئولا بيشڪ اهو واعدي جي جيڪي آهي پڇا ٿيندي توهان کان واوفو الڪيل اذا ڪلتم

پنهنجي مطففين ۾ الله تعالي فرمايو ته اهي اهڙا آهن جيڪي جڏهن وٺن ٿا ته ڇڪي اهو چئي ته اسان کي وڌيڪ ڏي سمجهو هي جڏهن ڦٽيون اسان جون توريندا آهن پنهنجي سنڌ منجهه ته هو جيڪو چوندو آهي مون کي کُٽي هيترو مون کي وڌيڪ هر هڪ ان کان پوء هيترو مون کي پنج سير يا پنج ڪلو يا هيترا هر هڪ مڻ جي پويان مون کي وڌيڪ ڏي پوء وري ڏيندا آهن ته کوٽائي ڏيندا آهن پوء ٻئي ڳالهيون جڏهن ڏين ٿا ته کوٽائي ٿا ڏين جڏهن وٺن ٿا ته وڌائي ٿا وٺن پوء هاڻي اهڙو هن ويچاري سان لاچار ٿيندو جيڪو ويچارو هن جو ڪو ڀرجهلو ڪونهي ڪو هن کي سپورٽ ڪرڻ وارو هن کي مدد ڪرڻ وارو ڪوئي ڪونهي ڪو ته هاڻي ڪير ڇا ڪبو ڏاڍي مڙس کي ٻه لٺيون آهن ڏاڍي جي منهن لٺ کي ٻه ٻه مٿا آهن ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا هاڻي ڇا ڪجي هو غريب ماڻهو هاڻي ڇا ڪندو اهو الله تعالي حڪم ڪيو آهي ته اوفو الڪيل اذا ڪلتم جڏهن ماپيو توريو ٿا تڏهن پنهنجو صحيح طريقي سان تو توريو اوفو وفا آيو وفا مٿي به لفظ اوفو بالعهد ان ۾ وفا پورو ڪيو پورو ڪيو اوفو معنيٰ پورو ڪيو وفا معنيٰ پورو وفات جيڪا ٿئي ٿي اها به انسان جو وقت پورو ٿو ٿي وڃي هليو پوء چي هل بابا تنهنجو وقت پورو ٿي ويو آهي هل تنهنجو قبر تيار ٿي پئي آهي هو کوٽين پيا يار پاڻ وارا پوء اوفو ان معنيٰ ۾ اوفو معنيٰ وفا ڪيو پورو ڪيو پورو ڪيو وفا ڪيو

مون کان اهو لفظ سنڌي مان وسري ٿو وڃي ته ان ۾ اهو ان ۾ برڪت نه رهندي بس يا اهو ابوهو ٿي ويندو الاء ڇا اهڙو ڪو لفظ آهي هاڻي مون کي ياد ڪونه ٿو اچي ولا تقف ما ليس لک به علم ۽ ان ڳالهه تي ضد ڪري نه بيهي رهه جنهن جو توکي علم نه هجي بس پوء چئي ته چي نه هيئن آهي بس اڙي توکي خبر ڪونهي پر هروڀرو تون ضد ڇا ٿو ڪرين پر نه چي ته بس آئون جيئن چوان ٿو نه تيئن آهي بس ولا تقف ما ليس لک به علم جنهن ڳالهه جي توکي خبر نه آهي ته تون چئو ته بابا مون کي ان جي خبر ڪونهي بس ڳالهه ختم آهي نه پر تون ضد ڪري بيهه رهندو چئين نه بس هيئن آهي بس اهو حديث هيئن آهي هي قرآن جي معنيٰ هيئن آهي هوء ڳالهه هيئن آهي هو هيئن ٿيو هيئن ٿيو واقعو ههڙو ٿيو توکي خبر ڪونهي ته ڪو ڪو ته پوء هروڀرو تون ان تي ضد ڪري بيهي نه رهه ولا تقف ما ليس لک به علم اهو هر ڳالهه منجهه مطلب پر ضد ڪري ماڻهو پنهنجي هتي ته بس منهنجي ڳالهه پوري ٿئي ۽ ڪچهري ۾ آئون ويٺو آهيان منهنجي ڪيئن گهٽتائي ٿئي آئون ڪيئن چوان مون کي اها خبر ڪونهي بس چئي تنهن ڪري آئون هرو ڀرو چوندس نه بس مون کي خبر آهي بس صحيح آهي جيڪي آئون چوان ٿو سو صحيح آهي پوء ته ائين ڀلي وڃي پنجاهه هزار کتاب کڻي هاڻي مون کي پيش ڪريو پر آئون مڃيندس ڪونه چوندس نه بس آئون جيڪو چوان ٿو سو سچ آهي ۽ تئين جيڪو چويو اهو ڪوڙ آهيو ولا تقف ما ليس لک به علم تمام سخت آيت آهي ان ان جي جو حصو جيڪو ايندڙ آهي ان چئي ٿو ته ان السمع جيڪو ٻڌو ٿا والبصر جيڪو ڏسو ٿا ڏسڻ ڏسڻ واري شيء ٻڌڻ واري والفؤاد جيڪو دل ۾ آهي توهان جي کل اولئک کان عنه مسئولا مسئولا هن اڳين آيت ۾ هو مسئولا پڇا پڇا ٿيندي واعدي جي وفا وفا جي پڇا ٿيندي هتي چئي ٿو جيڪو ٻڌو ٿا ۽ جيڪو ڏسو ٿا ۽ جيڪو توهان جي دل ۾ آهي انهيء جي توهان کان پڇا ٿيندي. الله تعاليٰ پڇندو، تنهنجي دل ۾ ته هيئن هيو، تو ڪيو هيئن، پوء هاڻي تنهنجو قصو ڪيئن هو؟ پوء اهو اتي پڇا ٿيندي. ان پڇاڻو ته رب پاڪ دلين جو حساب ٿو وٺي، تمام سخت آيت آهي، دلين جي ئي پڇا ٿيندي ته تنهنجي دل ۾ ڇا هو؟

پر ڦنيون ته اسان جو حساب ڪيئن ٿيندو؟ رب پاڪ اسان کي بخشيندو ڪونه بخشيندو؟ اهو ڪيئن ٿيندو ڪم اسان جو ته تمام سخت آيت اها گذري اسان تي فرمائن ته عبدالله بن عمر فرمايو ته اها آيت اسان تي تمام سخت هاڻي هتي به اها ڳالهه آهي ته جڏهن توهان کان سوال ٿيندو ٻڌڻ جيڪو ٻڌو ٿا ان جو بڇڙيون ڳالهيون ويٺا ٻڌو گلائون غلبتون ويٺا ٻڌو ان کي ويٺا پنهنجو انڪريج ڪيو همٿايو ته ها ها ها اها ڳالهه ويٺو ڪر اسان بس سڀئي ٻڌڻ جي لاء تيار آهيون ۽ بڇڙي ڪا شيء ٿئي پئي توهان جي سامهون توهين ويٺا ڏسو منڪر شيء آهي توهان ويٺا ڏسو ان کي انڪريج ڪريو ٿا ته ها ڀلي ٿئي اسين ويٺا ڏسنداسون يا اسين چونداسون به ڪونه سمجهايو ان کي ته ائين نه ڪر بابا اها خراب ڳالهه آهي بڇڙي ڳالهه آهي ائين تون نه ڪر ائين به ڪونه چونداسون ۽ ۽ توهان جي دل ۾ الائي ڇا جيڪو بڇڙيون خيالات اهي ڳالهيون جيڪي به ٿين ٿيون اهو به توهان ويٺا ڪريو توهان الله تعاليٰ فرمائي ٿو جو توهان کي سڀني ڳالهين جو توهان کان پڇا ٿيندي اولئڪ ڪان عنه مسئولا انهن کان بيشڪ توهان کان انهن جي متعلق توهان کان پڇيو ويندو هي تمام سخت جيڪو آيت آهي ۽ ان تي ماڻهو توجه ڪري ڇو ته پوء ماڻهو ڦاٿو ته ڦٿڪيو ڦٿڪڻ ڪهڙو آهي ٻه ٽنگو ڦاسبو اهي ڳالهيون ته تمام جيڪي مخفي دل ۾ جون ڳالهيون آهن انهن جو حساب ٿيندو ايئن ڪونه رڳو پڌرو

اڪڙ ڪري نه هل. مرح معنيٰ اها خوشي جيڪا ائين هٺ وڏائيء واري هجي ته آئون بس مون جهڙو ته ڪو آهي ڪونه، مون کي ڪا تڪليف ڪونهي، ڌرتي تي ٻين کي آئون آزار ۾ وجهي سگهان ٿو، پر اهڙو مون منجهه آهي، ولا تمش في الارض مرحا هتي فرمائين اهڙو ساڳيو لفظ جيڪو آهي يعني ان معنيٰ وارو به جو سورت لقمان ۾ ايندو ۽ هي جيڪو ميٽافر هاڻ اچي ٿو تشبيهه يا ڇا چئجي تمثيل

ڪل ذلک ڪان سيئه عند ربک مڪروها ان هر هڪ شيء جي جيڪا بڇڙائي آهي سا الله تعاليٰ وٽ پسند نه آهي الا اهو مڪروه آهي الله تعاليٰ وٽ ڪراهت واري آهي مڪروه اسان چوندا آهيون مڪروه آهي ڪراهت واري آهي هڪڙي ٿي حلال شيء هڪڙي ٿي حرام شيء هڪڙي ٿي مڪروه شيء هڪڙو مطلب ته مختلف ليولس آهن پوء مڪروهه شيء ڪراهت توهان ڏسي توهان جو اکيون پوري ۽ منهن کي ائين ڪري ۽ چئو ته مون کي اها ڪانه ٿي وڻي ان جو ڪراهت توهان کي اچي ان کي چئبو آهي ڪراهت مڪروهه ان منجهان ذالک مما اوحا اليک اهي جيڪي آهن سي توکي اي محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم اسان توکي وحي ڪيون آهن اهي احڪامات هي ڄڻ ڪلمات آهن جيڪي ٽين ڪمانڊمنٽس وانگي تورات جو سڄو تفصيل هن ۾ اچي ويو هليو اهي جيڪي تورات جا ٽين ڪمانڊمنٽس آهن اسان پڙهيا ڪتاب خروج ۾ جي هي ڪتاب پڙهيوسون ڊيوٽرونامي ٻيو قانون جيڪو آهي قانون نمبر ٻيو ان جي چيپٽرن ۾ ان جي بابن ۾ اسان اهي پڙهياسون ۽ انشاء الله وري سنڌي ۾ آئون پڙهندس ذالک مما اوحا اليک ربک من الحڪمت هي اسان تنهنجي رب پنهنجي حڪمت سان تو ڏانهن اهي وحي ڪيا آهن تو ڏانهن موڪليا آهن ۽ تون انهن تي هل مطلب ولا تجعل مع الله الها آخر پوء هاڻ وري اتي جيڪا شروع ڪيائين اها ڳالهه ٻي ٻاويهين نمبر آيت هئي ته پنهنجو ٻيو ڪونه الله سان نه ڪر شريڪ ۽ پنهنجو هاڻ وري آخر ۾ انهي سڄي پئسيج کي سم اپ ٿو جيڪو فرمائي ته مطلب ته وچ ۾ انهي جو ڇا چئبو آهي ته اختصار ٿو ڪري ان جو سڄو اسينس جيڪو آهي سو ٻڌائي ٿو ته پنهنجو ولا تجعل مع الله الها آخر ٻي ڪنهن پوڄي پوڄا واري شيء کي نه پوڄ الله الله کان سواء، الله کي ئي مطلب ته ان جي عبادت ڪر، ٻئي ڪنهن کي معبود ڪري نه وٺ، ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقي في جهنم ان ڪري جو پوء جيڪڏهن ايئن ڪندين ته پوء اڇليو ويندين جهنم ۾ هي پيسِو تلقي هي پيسِو آهي مجهول آهي ٽينس ۽ تلقي في جهنم جهنم ۾ تون اڇلايو ويندين مطلب ته يو ول بي ٿرون انٽو جهنم

هن کي ويجهو نه وڃ، هي سڀئي ڳالهيون هاڻي پوء هاڻي ويهي ڳڻ جو ته گهڻا آهن، پر سمجهان ٿو ڏهن کان ڳالهيون مٿي ٿي ويون هليون آهن. پندرهن سورهن ته مون به ڳڻي ڳڻي هتي فگر لڳائي رکيو آهي، پر پوء آئون سمجهان ٿو توهان ڳڻيندو عقل سان ته شايد وڌي به وڃن پر گهٽ ڪونه ٿينديون. اللهم صلّي عليٰ سيدنا محمّد نبي هاڻ اڳتي فرمائي ٿو ته پنهنجو افاصفا

ته توهان جي الله کان ٻين کي ٿا پنهنجو الله بنايو، معبود بنايو، ته پنهنجو پٽ ٿا بنايو، فلاڻي ماڻهوء کي کڻي پٽ بنايو اٿئو منهنجو، مون کي ته ڪونه پٽ ڪو به کپي، ضرورت ڪونهي مون کي، آئون موڪليان ٿو پنهنجا پيغمبر، نبي، هاڻي توهين انهن کي وري پٽ ٿا بنايو، منهنجا ماسيون، پڦيون يا ملائڪن کي وري منهنجيون ڌيئرون ٿا بنايو، ته هاڻي اها ڳالهه هتي فرمائي ٿو. ته افاصفاڪم ربڪم بالبنين توهان کي ته پٽ ٿا کپن پر مون کي وري ڌيئرون ٿا ڏيو ڌيئرون ڏيڻيون آهن لات ۽ منات ۽ عزا هي جيڪي آهن سي ڌيئريون آهن رب پاڪ جون سمجهو ۽ هي جيڪي پنهنجو ملائڪ آهن اهي به ڌيئرون آهن رب پاڪ جون اهڙي قسم جو خيال ڄڻ رکندا هئا عرب يا ٻيا جن ٻيا نيشنس جيڪي آهن اهي به اهڙا خيال رکندا ته هي الله جا پٽ آهن الله جون ڌيئرون آهن ته هتي چئي ٿو توهان کي ته پٽ کپن مون کي وري ڌيئرون ٿا ڏيو ڀلا اها ڪا ڳالهه ٺهي ٿي واتخذ من الملائڪة اناثا جيڪي ملائڪ آهن انهن کي توهان فيميل ڪري منهنجو منهنجون ڌيئرون ڪري ڏيو ٿا مون کي انڪم لتقولون ل لتقولون بيشڪ توهان جيڪو چئو ٿا اهو قولا عظيما وڏو لفظ آهي وڏو قول آهي وڏي ڳالهه آهي هينئن توهان کي خبر ڪونهي ته ڪيڏي وڏي ڳالهه توهان ڪريو پيا، سوره مريم ۾ فرمائيندو ته اهڙي آهي جو ان سان جبل ٽٽي وڃن هليا ۽ زمين ڦاٽي پئي هلي ۽ آسمان جيڪو آهي ٽٽي پئي هليو ٽئي شيون جو جبل ۽ آسمان ۽ زمين جيڪي ٽٽي پون اهڙو لفظ توهان استعمال ٿا ڪريو ته مون کي پٽ کپن مون کي ڇالاء پٽ کپن آئون ڪو محتاج آهيان پٽن جو آئون الله آهيان مون خلقيو آهي سڄي ڌرتي کي بنا ڪنهن مدد جي مون کي ڪو وزير ڪونهي ڪو مدد ڪرڻ وارو ڪونهي ڪو مددگار ڪونهي مون کي پٽ ڇا لاء کپن ۽ ۽ ڌيئرون مون کي ڇا لاء کپن آئون محتاج آهيان اسين محتاج آهيون جو پٽ ٿا کپن اسان کي ته هي وڏا ٿيندا اسان پوڙها ٿينداسون ته هي اسان جي مدد ڪندا هي کارائيندا پياريندا يا ڌيئرون هونديون ويچاريون هي هونديون هونديون ته پنهنجو اسان انسان کي محتاج احتياج آهي جانور کي وڏي جو احتياج ڪونهي جانور ننڍي هوندي ان جي سنڀال ڪري ٿو وڏي بس پوء ڇڏي ڏين هڪ ٻئي کي ته خبر ناهي ته ڪهڙو پٽ آهي ڪهڙي ڌيء آهي ڪهڙو هن جو آهي هن جو رليشن شپ جيڪو آهي انهي لحاظ کان يوٽيرين ٽائيز جيڪي آهن اوستائين رهن ٿيون جيستائين هو ٻارڙو هن جو ڪو رڍ جو ٻڪري جو ڪانء جو ڪتي جو ٻلي جو سڀني جو اوستائين هن جو تعلق ماء پيء جو رهي ٿو جيستائين هو ماء ۽ ٻچي جو جيستائين هو پنهنجي پيرن تي بيهي ۽ هو گهمڻ ڦرڻ جهڙا نه ٿا ٿين. جڏهن هو گهمڻ ڦرڻ جا ٿي ويا، کائڻ پيئڻ جهڙا ٿي ويا، پنهنجي اتان نڪتا، بس پوء هنن جو تعلق ختم آهي. ائين ڪونه پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي سڏيندا هجن، پکي سڀئي ته او تون منهنجا پٽ، تون منهنجي ڌيء هلي آ، پاڻ ته ڀت کائون، رڌي گڏجي گڏهي يا هي ڪريون هو ڪريون، هنن جانورن ۾ اهو ڪونهي، بس اهو ختم، جيستائين هنن جي محتاج آهن. تيستائين هن کي ضرورت آهي يعني اولاد هن جو محتاج آهي تيستائين الله تعاليٰ هن جي دل ۾ وديعت ڪري ڇڏيو آهي سمجهو ته اهو هنن جي سنڀال ڪندا پوء جڏهن هو پنهنجي پيرن تي بيٺا ۽ هليا ڦريا بس پوء تعلق ختم سڀ ڄڻ هڪ جهڙا ڪو نه ڪو ماسي نه ڪو پڦي نه ڪو ڏاڏي نه ڪو چاچي نه ڪو پيء نه ڪو پٽ نه ڪو ڌيء نه ڪو اهي سڀئي ڳالهيون جيڪي آهن سي اهڙي نموني سان الله تعاليٰ هڪڙو نظام رکيو آهي پر انسان کي انسان جي ضرورت آهي ڇو جو انسان هڪ ٻئي سان اهڙي نموني سان رهي ٿو جو پوء پٽن ۽ ڌيئرن جي ضرورت ٿي پئي، پر الله تعاليٰ کي ڪهڙي پٽن ۽ ڌيئرن جي ضرورت آهي، جو هو ڪو محتاج آهي ڪنهن شيء جو، اسان وانگي محتاج ڪونهي، الله غني وانتم فقراء سمجهو ته الله الله بيشڪ بي پرواهه آهي، غني آهي، هن کي ڪو احتياج ڪونهي، ڪا ضرورت ڪونهي، جنهن جي ڪري هو ڪو پنهنجا پٽ پيدا ڪري ته ڀئي مون کي سڀاڻ آئون پوڙهو ٿيندس، ها هي چوندا پنهنجا اسان جيڪي ڪرستان آهن ويچارا هن کي اها سمجهه ۾ ڪونه ٿي جو چوندا اهو جيڪو پيء جيڪو آهي رٽائر ڪري ڇڏيو هاڻ حڪومت ڏيندا سڄي پنهنجي پٽ کي هاڻ پٽ جيڪو آهي سو جج به ڪندو پٽ منهنجو هتي قيامت جي ڏينهن قيامت جيڪي مڃين ٿا وري ته اهي چوندا پٽ جيڪو آهي سو جج ڪندو ۽ پنهنجو پيء جيڪو آهي سو پريان پاسو ورائي پٽ هن کي ڊي ٿرون ڪري هن کي تخت تان لاهي ڇڏيو آهي ڦٽو ڪيو آهي الائي ڇا مطلب ته ڪهڙي قسم جا ماڻهو جيڪي آهن سي خيالات آڻين ٿا ذهن ۾ ته پيء جيڪو آهي سو رٽائر ٿي ويندو الله تعاليٰ جيڪو خدا آهي فادر جنهن کي ٿا چون چوندا اهو جيڪو آهي سو رٽائر ڪري ويندو هليو ۽ ان کي پري پري ڪري ۽ پوء جيڪو جج پاڻ حضرت عيسيٰ عليه السلام الله معاذ الله اهو جيڪو آهي پاڻ جج ٿي ويهندو ۽ پاڻ فيصلا ڪندو ڀئي الله تعاليٰ پاڻ فيصلو ڪرڻ وارو آهي هو ڪو به رٽائر ڪو نه ٿو ٿئي ڪو ٿڪجي به ڪو نه ٿو بائيبل ۾ چيو نه ٿڪي پيو ڇهه ڏينهن ڪم ڪيائين ته ڏاڍو ٿڪي پيو ويچارو الله سائين اللهم اغفر لنا معاذ الله سو ٿڪي پيو پوء وري چيائين ستين ڏينهن آئون آرام ڪريان مان ٿڪي پيو آهيان هي مصيبت ٿي وئي آهي وڏا ڪم ڪيا اٿم ۽ هاڻي ٿڪي پيو آهيان هاڻي هتي بي چون ٿا هن کي رٽائر ڪيو الله تعالا کي رٽائر ڪري پٽ جيڪو آهي سو تخت تي ويهي رهندو چوندو هاڻي آئون ٿو سنڀاليان ججمينٽ جيڪا سا آئون ڏيندس